ການສ້າງເຂື່ອນເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ໃນຂົງເຂດ ຈະນຳຜົນດີມາໃຫ້ສັງຄົມ ແຕ່ຖ້າການສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານເຂື່ອນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນໃນການ ຈັດການເຂື່ອນ ເພື່ອຈຳກັດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດ ຫຼື ລະບົບນິເວດຖືກທຳລາຍໄປແລ້ວ ກໍຈະບໍ່ສາມາດກັບເອົາຄືນມາໄດ້ ຈຸດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ຊຶ່ງ ດຣ. ອະນຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື CEO ຂອງກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRC ແມ່ນເຫັນພ້ອມນຳ ແຕ່ປາກົດວ່າ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເມື່ອເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້ ມີແຕ່ 2 ປະເທດ ຄື ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ເທົ່ານັ້ນ ໃນ 4 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ MRC ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງຕໍ່ການອະນຸລັກສິ່ງ ແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ອີງຕາມການສັງເກດ ຂອງທ່ານ Brian Eyler ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສກ່ຽວກັບແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ຫົວໜ້າໂຄງການພະລັງງານ ນ້ຳ ແລະ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການພັດທະນາ ໃນເຂດເອ ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງສູນກາງ Stimson ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້ I do think that the Vietnamese Prime Minister and ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການປະກາດ ແລະ ຄຳປາໄສຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນສູງສຸດ ແ ລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 2 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະມີໂຄງການພາຍໃນປະເທດໃໝ່ ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃນປະເທດໃໝ່ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາພາກສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແມ່ ນ້ຳຂອງ ສຳລັບຫວຽດນາມ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແມ່ນໄດ້ທຸ່ມເທເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ແຕ່ວ່າ ດຣ. ອະນຸລັກ ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານຂອງ MRC ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ 4 ປະເທດ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍວ່າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ປະຊາຊົນ 60 ກວ່າລ້ານຄົນ ເພິ່ງ ພາອາໄສໃນການຫາລ້ຽງຊີບຢູ່ນັ້ນ ແນ່ນອນ ປະເທດເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຕ້ອງໄດ້ມີໂຄງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນເອງນຳ ເພາະຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນບໍ່ເກີດ ມາຈາກແຕ່ການສ້າງເຂື່ອນໃນຕອນເທິງແມ່ນ້ຳຂອງເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ໃນປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນອີກດ້ວຍ ທ່ານເວົ້າກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຫວຽດນາມກຳ ລັງເຮັດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ຕໍ່ VOA ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະ rely on transboundary cooperation ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ ບໍ່ພຽງພໍ ສະນັ້ນ ເຂົາຈະຕ້ອງເຮັດ ອ່າ ສິ່ງ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພາຍໃນປະເທດເອງ ເພາະວ່າບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫວຽດນາມ ມັນເປັນສາ ມອັນເນາະ 1 ມັນຈາກ ມາຈາກທາງເທິງ 2 ມາຈາກ climate change 3 ເປັນບັນຫາທີ່ວ່າ ຄວາມພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼືການພັດທະນາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະກະມີໂຄງການ ອ່າ ຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດ ກຳປູເຈຍຄືກັນ ອ່າ ລາວຄືກັນ ໄທຄືກັນ ເມື່ອຖາມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດລາວນັ້ນ ດຣ ອະນຸລັກ ຕອບວ່າ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ເ ອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ເພິ່ນກະມີການພັດທະນາທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ເພື່ອວ່າມາຊ່ວຍບໍລິຫານນ້ຳໃນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ເຊັ່ນວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ເກົາຫຼີ ມາຊ່ວຍເລື່ອງສ້າງລະບົບ ສ້າງຄູ່ມື ສ້າງຄວາມສາມາດ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ແລະ ກໍມີ MRC ເນາະ ທີ່ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມສາມາດ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງຊ່ຽວຊານ ເຊັ່ນທ່ານ ໄອເລີ ທີ່ທຳການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມບັນຫານີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ພັດເຫັນວ່າ ໃນການສ້າງເຂື່ອນສອງແຫ່ງໃສ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນເຂດຂອງລາວນັ້ນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງ MRC ໄດ້ດີຫຼາຍ ແຕ່ການສ້າງເຂື່ອນຢູ່ ໃນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງນ້ຳສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານປາ ແລະ ຊີວະພັນນານາຊະນິດໃນແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມນັ້ນ ລັດຖະບານລາວຍັງຂາດເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການບັງຄັ ບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງນີ້ The government of Laos, we have to remember, is not doesn't have a strong toolbox to be a good ລັດຖະບານລາວ ເຈົ້າຕ້ອງຢ່າລືມວ່າ ບໍ່ມີກ່ອງເຄື່ອງມືໃນການຈັດການບັນດາເຂື່ອນເຫຼົ່ານີ້ ສະນັ້ນລະ ມັນຈຶ່ງພາໃຫ້ຕ່າງປະເ ທດຢາກເຂົ້າມາສ້າງເຂື່ອນໃນລາວຫຼາຍ ຝຣັ່ງ ໄທ ຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ນອີກ ແລະ ບັນດາຜູ້ສ້າງເຂື່ອນບາງຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສູງ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍບໍ່ມີ ສະນັ້ນ ມີບັນ ຫາຢູ່ໃນລາວ ເຊັ່ນວ່າ ການປ່ອຍນ້ຳອອກມາໃນລະດູຝົນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຊາບ ແລະ ລັດຖະບານລາວມີກົດລະບຽບວ່າ ພວກເຮັດເຂື່ອນບໍ່ສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ແຕ່ວ່າລັ ດຖະບານລາວບໍ່ມີວິທີທີ່ຈະບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບນັ້ນໄດ້ ບັນຫານີ້ແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ເຫັນໂດຍຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ MRC ຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງນັ້ນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມສະເໜີໃຫ້ລາວ ແລະ ຈີນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດການເຂື່ອນໄຟຟ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດ ອີງຕາມທ່ານ ໄອເລີ ເວົ້າ ບົວສະຫວັນ VOA